خىتاي ھۆكۈمىتى يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر رايونىدا تەشۋىقات تۈسىنى ئالغان ساياھەتچىلىكنى تەرەققىي قىلدۇرۇش بىلەن بىرگە مەدەنىيەت سەنئەت تەنتەربىيە پائالىيەتلىرىنى جانلاندۇرماقتا خىتاي خەۋەرلىرى تورىنىڭ توققۇزىنچى ئاۋغۇست كۈنى بەرگەن خەۋىرىگە قارىغاندا ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئون تۆتىنچى نۆۋەتلىك تەنھەرىكەت يىغىنىنىڭ ئېچىلىش مۇراسىمى سەككىزىنچى ئاينىڭ سەككىزىنچى كۈنى كورلا شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلگەن بۇ قېتىملىق تەنھەرىكەت يىغىنى تارىختىن بۇيان كۆلىمى ئەڭ چوڭ كوماندىلىرى ئەڭ تولۇق قاتنىشىدىغان ئادەم سانى ئەڭ كۆپ دەپ تەشۋىق قىلىنغان بولۇپ ئون تۆت ۋىلايەت شەھەرنىڭ تەنتەربىيە كوماندىلىرى مۇسابىقىگە قاتنىشىدىكەن بۇنىڭغا شىخەنزە شەھىرى بىلەن بىڭتۈەن كوماندىلىرىمۇ ئالاھىدە تەكلىپ قىلىنغان تەنتەربىيە مۇسابىقىلىرى يىگىرمە تۈر بويىچە ئاممىۋى تەنتەربىيە پائالىيەتلىرى ئوتتۇز سەككىز تۈر بويىچە ئۆتكۈزۈلىدىكەن بۇ مۇسابىقىگە توققۇز مىڭ نەپەر تەنھەرىكەتچى مىڭ نەپەر ترېنېر قاتنىشىدىكەن خىتاي ھۆكۈمىتى نۆۋەتتە مۇشۇنداق پائالىيەتلەر ئارقىلىق بۇ رايوندا ئاتالمىش بۈيۈك تەرەققىيات شانلىق غەلىبىلىرىنى تەنتەنە قىلسىمۇ ھازىرغىچە تاقالمىغان لاگېرلاردا ھەر تۈرلۈك پاجىئەلەر داۋام قىلماقتا ھەرىكەت ۋە ساغلاملىقتىن مەھرۇم مىليونلىغان ئۇيغۇرنىڭ ھاياتى خەۋپ ئىچىدە تۇرماقتا مۇخبىرلىرىمىزنىڭ ئېنىقلىشى داۋامىدا بۇ لاگېرلارنىڭ ھېلىھەم مەۋجۇتلىقى ۋە ئۆلۈۋاتقانلارنىڭ كۆپىيىۋاتقانلىقى بىلىنمەكتە ئامېرىكىدىكى ئانالىزچى ئىلشات ھەسەن بۇ ھەقتە سۆز بوغاندا كوممۇنىست خىتاينىڭ تارىختىن بۇيان كەڭ كۆلەملىك ھەرىكەت قوزغاش كەڭ كۆلەملىك زەربە بېرىش كەڭ كۆلەملىك تەشۋىقات ئېلىپ بېرىش جاھاننى ھەيران قالدۇرغۇدەك تەنتەنە قىلىش ئۇسۇلى بويىچە ھەر دائىم دىققەتنى بۇراش ۋە ئۆز جىنايىتىنى يوشۇرۇشقا تىرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرگەنىدى ئامېرىكىنىڭ دۇنياغا داڭلىق ئۇنىۋېرسىتېتلىرىدىن بىرى بوغان ماسساچۇسېتس تېخنولوگىيە ئۇنىۋېرسىتېتى ئېمئايتى خىتاينىڭ پۇلىنى خەجلەپ كوممۇنىست خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارنى تەقىب، نازارەت قىلىش تېخنىكىسىغا ياردەم قىلغان بولۇشى مۇمكىن ئىكەن. سەككىزىنچى ئاۋغۇست كۈنى ۋاشىنگتون ئەركىنلىك تۇراسى تورىدا ئېلان قىلىنغان بۇ خەۋەردە ماسساچۇسېتس تېخنولوگىيە ئۇنىۋېرسىتېتى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن ئىككى قېتىم جازا چەكلىمىسى قويۇلغان خىتاي شىركىتىنىڭ ياردىمىنى ئېلىپ، چىراي تونۇش تېخنىكىسىغا مۇناسىۋەتلىك تەتقىقات ئەپ بارغان، دېيىلگەن. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، خىتاينىڭ ئەڭ چوڭ چىراي تونۇش تېخنىكا شىركەتلىرىدىن بىرى بولغان شاڭتاڭ، يەنى سەنستايم ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى ماسساچۇسېتس تېخنولوگىيە ئۇنىۋېرسىتېتىغا مەخپىي پۇل ئىئانە قىلغان. بۇ پۇلنىڭ ياردىمى بىلەن يېزىلغان يىگىرمە ئىككى پارچە ماقالىنىڭ يىگىرمىسى چىراي تونۇش تېخنىكىسىغا مۇناسىۋەتلىك نېرۋا تورىغا ئالاقىدار ئىكەن. ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتى شاڭتاڭ شىركىتىنىڭ چىراي تونۇش تېخنىكىسىنىڭ ئۇيغۇرلارنى تەقىب نازارەت قىلىشقا ئىشلىتىلگەنلىكى ھەققىدە خەۋەر بەرگەن بولۇپ شۇ يىلى ترامپ ھۆكۈمىتى بۇ شىركەتنى قارا تىزىملىككە ئالغان ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى بايدىن ھۆكۈمىتى ئامېرىكىنىڭ بۇ شىركەتكە مەبلەغ سېلىشىنى چەكلىگەن ئىدى خەۋەردە ئېيتىلىشىچە، شاڭتاڭ شىركىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى قارا تىزىملىككە ئېلىنغاندىن تارتىپ ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى جازا چەكلىمىسى قويۇلغىچە ماسساچۇسېتس تېخنولوگىيە ئۇنىۋېرسىتېتى ئۇ شىركەتنىڭ پۇلى بىلەن تەتقىقاتنى داۋاملاشتۇرغان ئۇنىڭدىن باشقا خىتاي ھەربىي تەرەپ تاپشۇرغان تەتقىقات تۈرلىرىگە مەسئۇل

خىتاي ھۆكۈمىتى نەچچە ئون يىلدىن بېرى ئۇيغۇر رايونىدا سىياسىي قانۇن خىزمىتىنى كۈچەيتىش نامىدا دۆلەت زوراۋانلىقى ھەتتا دۆلەت تېررورىزمى يۈرگۈزۈپ كېلىۋاتقان بولۇپ ئاتالمىش ئۈچ خىل كۈچكە زەربە بېرىش تېررورلۇققا زەربە بېرىپ مۇقىملىقنى ساقلاشنى قانۇنلاشتۇرۇش ۋە دائىملاشتۇرۇشنى داۋاملىق كۈچەيتىش قاتارلىقلار بۇنىڭ سىياسەتتىكى ئىپادىلىرى ئىدى نۆۋەتتە خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ سىياسەتتە داۋاملىق چىڭ تۇرۇش ۋە ئۇنى يېڭى پەللىگە كۆتۈرۈش ھەققىدە يىغىن ئاچقان تەڭرىتاغ تورى شىنجاڭ گېزىتى تورىنىڭ بۇ ھەقتە بەرگەن خەۋىرىدە ئېيتىلىشىچە تۆتىنچى ئاۋغۇست كۈنى ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سىياسىي قانۇن خىزمىتى يىغىنى چاقىرغان يىغىندا سىياسىي قانۇن ئورۇنلىرى ۋەكىللىرى ھەر قايسى جايلارنى تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىش نەتىجىلىرى ھەققىدە پىكىر ئالماشتۇرغان يىغىندا مۇقىملىقنى ساقلاشنى قانۇنلاشتۇرۇش ۋە دائىملاشتۇرۇشنىڭ ئۇزاق مۇددەتلىك ئۈنۈمىنى يارىتىش مۇھىم مەسىلىلەرنى ۋاقتىدا بايقاش ۋە ھەل قىلىشنى تېزلىتىش ھەر ۋاقىت خەتەرنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئىش ئۇسۇلىنى رەتكە سېلىش ۋە ئۆزگەرتىش قاتارلىقلار تەكىتلەنگەن بۇ يىغىنغا ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ باشلىقى ۋاڭ مىڭشەن رىياسەتچىلىك قىلغان ۋاڭ مىڭشەن ئىلگىرى ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق جېخې نازارىتىنىڭ نازىرى بولۇپ كېيىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق پارتكوم سىياسىي قانۇن كومىتېتىنىڭ سابىق سېكرېتارى جۇ خەيلۇننىڭ ئورنىغا چىققان ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىل توققۇزىنچى ئىيۇل كۈنى ئامېرىكا ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى ئىجرا قىلىشنىڭ ئاكتىپلىرىدىن بولغان ۋاڭ مىڭشەن بىلەن جۇ خەيلۈنگە شۇنىڭدەك شىنجاڭ جېخې نازارىتىگە جازا ئېلان قىلغان ئىدى ۋاڭ مىڭشەننىڭ بۈگۈنكى كۈندىمۇ سىياسىي قانۇن ساھەسىدە ئاكتىپلىق بىلەن پائالىيەت كۆرسىتىشى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق ھەرىكىتىنىڭ يەنىمۇ ئۇزاققا سوزۇلىدىغانلىقىنىڭ ئالامىتى دەپ قارالماقتا گېرمانىيەدىكى داڭلىق تاراتقۇلاردىن بولغان گېرمانىيە ئاۋازى يېقىندا مەجبۇرىي ئەمگەك ۋە تۇتقۇن قىلىش ناملىق ھۆججەتلىك فىلىم ئېلان قىلغان فىلىمدا ئۇيغۇرلار دۇچ كەلگەن ۋە ھازىرمۇ داۋاملىشىۋاتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى ھەمدە بۇ قىرغىنچىلىقنىڭ دۇنياغا مەخپىي ۋە يۇقىرى تېخنىكا ياردىمى بىلەن ئەپ بېرىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن فىلىمدا مۇنداق سوئال قويۇلىدۇ، بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر خالىغانچە تۇتقۇن قىلىندى، قىيىن قىستاققا ئېلىندى، مەجبۇرىي ئەمگەككە سېلىندى، ئاياللىرى تۇغماس قىلىندى. لاگېرلارنىڭ قورشاۋ تاملىرى ئارقىسىدا يۈز بېرىۋاتقان بۇ ئىشلار بىر مەيدان تىنچ شەكىللىك ئىرقىي قىرغىنچىلىقمۇ؟ شىنجاڭ ھۆكۈمىتى ھازىر قانداق پىلاننى ئىجرا قىلىۋاتىدۇ؟ فىلىمدا يۇقىرىدىكى قەبىھ جىنايەتلەرگە يانداش ھالدا لاگېر مەھبۇسلىرىغا ۋە ئائىلىسىدىن ئايرىۋېتىلگەن بالىلارغا ئېلىپ بېرىلىۋاتقان مېڭە يۇيۇش ھەرىكىتى تىل ۋە مەدەنىيەت بۇزغۇنچىلىقى قاتارلىقلار مىسالغا ئېلىنىپ خىتاينىڭ ھەقىقەتەن ئۇيغۇرلارغا ئاستا ۋە تىنچ شەكىللىك ئىرقىي قىرغىنچىلىق ئېلىپ بېرىلىۋاتقانلىقى كۆرسىتىلگەن بۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ ئارقا كۆرۈنۈشى سۈپىتىدە بېرىلگەن بايانلاردا ئىككى مىڭ ئون تۆتىنچى يىلى شى جىنپىڭ ئۇيغۇر رايونىنى كۆزدىن كەچۈرگەندە خىتاي ئەمەلدارلىرىغا بۇ رايونغا قاتتىق سىياسەت قوللىنىش قىلچە رەھىم قىلماسلىقنى بۇيرۇغانلىقى ئۇنىڭ بۇ يوليورۇقى بىلەن ئىككىنچى دۇنيا ئۇرۇشىدىن كېيىنكى ئەڭ ئېغىر باستۇرۇش ۋە ئىرقىي قىرغىنچىلىقنىڭ يۈز بەرگەنلىكى چۈشەندۈرۈلگەن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا بۇنداق قەبىھ ئۇسۇلدا زىيانكەشلىك قىلىشتىكى ئاساسلىق باھانىسىنىڭ تېررورلۇق بۆلگۈنچىلىك ئەسەبىيلىككە زەربە بېرىش ئىكەنلىكى خەلقئارانى مۇشۇ ئۇسۇلدا ئالداپ كەلگەنلىكى ۋە ئامېرىكا قاتارلىق غەرب ئەللىرىنىڭ قارشى تۇرۇشىغا قارىماي بۇ جىنايىتىنى داۋاملاشتۇرۇپ كېلىۋاتقانلىقى شۇڭا بۇ مەسىلىنىڭ خىتايدىنمۇ ھالقىپ پۈتكۈل دۇنيانىڭ ئەركىنلىكى ۋە دېموكراتىيىسىنى قوغداشقا

ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا لاگېرلارنىڭ كۆپ قىسمىنىڭ تۈرمىگە ئايلاندۇرۇلغانلىقى ۋە ئاز بىر قىسمىنىڭ يەنىلا تەربىيىلەش مەركىزى نامىدا ماڭدۇرۇلۇۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى پەيزىۋاتلىق مۇھاجىرلاردىن بىرى تەمىنلىگەن بىر خەۋەر يىپ ئۇچىغا ئاساسەن قىلغان تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا پەيزىۋات ناھىيىسىدىكى ئالمىباغ دېگەن جايدا لاگېرلارنىڭ بىرىنىڭ ھېلىھەم مەۋجۇتلۇقى ئاشكارىلاندى تۆۋەندە مۇخبىرىمىز شۆھرەت ھوشۇرنىڭ بۇ ھەقتە تەييارلىغان پروگراممىسى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ. ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونىنىڭ سابىق رەئىسى شۆھرەت زاكىر ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى دېكابىردا بېيجىڭدا ئېچىلغان بىر ئاخبارات يىغىنىدا ئاتالمىش كەسپىي تەربىيىلەش مەركەزلىرىدىكى ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئاساسەن دېگۈدەك مەكتەپ پۈتتۈرۈپ بولغانلىقىنى ئېلان قىلغان ۋە شۇ چاغدا بۇ ھەقتىكى ئېنىقلاشلىرىمىز داۋامىدا لاگېردىكى تۇتقۇنلارنىڭ كۆپ قىسمى ئۈستىدىن جازا ھۆكمى چىقىرىلغانلىقى ۋە ئۇلار تۇرۇۋاتقان لاگېرلارنىڭ ۋىۋىسكىسىنىڭ ئالماشتۇرۇلۇپ تۈرمىگە ئايلاندۇرۇلغانلىقى، ئەمما بىر قىسىم لاگېرلارنىڭ يەنىلا تەربىيىلەش مەركىزى نامىدا ماڭدۇرۇلۇۋاتقانلىقى ئاشكارىلانغان ئىدى. بىر قانچە ئاي ئاۋۋال ئۇيغۇر ئېلىنى زىيارەت قىلىپ كەلگەن ۋاشىنگتون پوچتىسى گېزىتىنىڭ بىر مۇخبىرى ئۇيغۇر رايونىنىڭ ھېچبىر يېرىدە لاگېر ئۇچراتمىغانلىقىنى خەۋەر قىلدى. بىز شۇنىڭدىن كېيىنكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا لاگېرلارنىڭ ئورنى ھەققىدە داۋاملىق مەلۇمات سۈرۈشتە قىلدۇق.

تاماق يېتىشمەسلىك ئەھۋالى كۆرۈلگەنلىكى ۋە لاگېر خادىملىرىنىڭ ئاھالىلەردىن يېمەكلىك توپلىغانلىقى ھەققىدە ئۇچۇر ئالغانلىقىنى ئىنكاس قىلدى. پەيزىۋاتقا قارىتا تېلېفون زىيارەتلىرىمىز داۋامىدا مەزكۇر ئاچلىق ۋەقەسى دەلىللەنمىگەن بولسىمۇ، بۇ بازارلىق ساقچىخانا بۇ پەيزىۋاتنىڭ بىزگە كەلگەن بىر ئىنكاستا مۇشۇ پەيزىۋاتتىكى شۇ ھېلىقى تەربىيەلەش مەركەزلىرىگە يېقىندا بۇ تاماق يېتىشمەيۋاتقانلىقى شۇ تاماقنى شۇ ئاھالىلەردىن توپلاپ ئاپىرىۋاتقانلىقى ھەققىدە بىر ئۇچۇر كەلدى.

يېتىشمەسلىك ئەھۋالى ئۇقمىغاندىكىن بىزمۇ نېمە قىلماپتۇ ئەمدى سىز دېيىڭلار. لېكىن پەيزىۋاتنىڭ ئالمىباغ دېگەن يېرىدە بىر لاگېرنىڭ ھېلىھەم مەۋجۇتلۇقى ئاشكارىلاندى.
شۇ ئەڭ ئاخىرقى قېتىم بارغان ۋاقتىڭىز قاچان شۇ تەربىيىلەش مەركىزىگە؟ ھازىر ئۈچ ئايدىن ئاشتىغۇ دەيمەن. بارغىنىڭىز شۇ قايسى تەربىيىلەش مەركىزى؟ قايسىنىڭغا باردىڭىز؟ قەيەردىكىسىگە؟
ئالمىلىققا. پەيزىۋات بازارلىق ساقچى خادىمىنىڭ ئاشكارىلىشىچە ئۇ يېقىندا بىر تۇتقۇن ئائىلە تاۋابىئاتىنى مەزكۇر لاگېرغا بېرىپ لاگېردىكى ئائىلە ئەزاسى بىلەن ئۇچراشتۇرغان. سىزنىڭ ساقچىخانىدا شۇ كۈنى قانچە كىشى باردىڭلار شۇ ئائىلە ئەزالىرىنى كۆرۈشتۈرگىلى. مەن بار ئۈچ دەيدۇ. ئۇ ئىچىگە كىرگەن چېغىڭىزدا سىز ئېلىپ بارغان كىشى بۇ ئېكراندا كۆرۈشتىمۇ ياكى ئائىلە ئەزاسى بىلەن يۈزتۇرانە كۆرۈشتىمۇ. بىر بىنا ھېلىقى زالنىڭ ئىچىدە. يۈزتۇرانە كۆرۈشتۈڭلار شۇنداقمۇ.
يۈزتۇرانە كۆرۈشتۇق زالنىڭ ئىچىدە نۇرغۇن ئادەملەر بىلەن قاتاردا. ئۇنىڭ دېيىشىچە، ئالمىباغدىكى لاگېر پەيزىۋات ناھىيە ئىچىدىن ئون، ئون ئىككى كىلومېتىر ئۇزاقلىقتا ئىكەن.
ئالمىباغ تەربىيەلەش مەركىزى بىلەن ئارىلىقىڭىز قانچىلىك بار؟
ئارىلىقىمىز قوشۇق يېرىم كىلومېتىر كېلىدۇ پەيزىۋات بىلەن. ئۇنداقتا باش چارباغ ياكى سېرىقبۇيا دېگەن يېزىلار بىلەن بۇ ناھىيەنىڭ ئوتتۇرىغا توغرا كېلىدىغان ئوخشىمامدۇ. ئىشقىلىپ ئوتتۇرىلىققا كېلەمۇ؟ ئوتتۇرىلىققا كەلگەن بىلەن بىر توغرا يولغا توغرا كېلىدىغان بىر ئورۇنكەن ئۇ خېلى يىراق. خىتاينىڭ تەڭرىتاغ تورىنىڭ سەككىزىنچى ئاۋغۇستتىكى بىر خەۋىرىدە، ئۇيغۇر رايونىدا ھازىرغا قەدەر بىر مىليون توققۇز يۈز ئوتتۇز ئىككى مىڭ ئادەم قېتىم كەسپىي تەربىيەلەش ئېلىپ بېرىلغانلىقى ۋە بىر مىليون بەش يۈز مىڭدىن ئىبارەت يىللىق پىلاننىڭ يۈز يىگىرمە سەككىز پىرسەنت ئورۇندىلىپ بولغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن. خەۋەردە يەنە ھازىرغا قەدەر ئۈچ يۈز مىڭ سەككىز يۈز ئەمگەك كۈچى ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇلۇپ، يىللىق ئىشقا ئورۇنلاشتۇرۇش پىلانىنىڭ ئاتمىش بەش پىرسەنت ئورۇندىلىپ بولغانلىقى بايان قىلىنغان مەزكۇر خادىم ئالمىباغدىكى لاگېردا قانچە كىشى بارلىقى ۋە قانداق باشقۇرۇلۇۋاتقانلىقى ھەققىدە مەلۇمات بېرەلمىگەن بولسىمۇ بۇ مەركەزدىكى ئاتالمىش ئوقۇغۇچىلارنىڭ ئۆيگە قايتالمايدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭغا بىرقانچە ئىشىكتىن ئۆتۈپ كىرىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىش ئارقىلىق

ئۇ يەنە بۇ لاگېردا خىتاي تىلى ۋە سىياسىي ئۆگىنىش ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى.
نېمە ئۆگىنىپتۇ؟
دۆلەت تىلىنى ئۆگىنىپتۇ، سىياسىي ئۆگىنىش ئۆگىنىپتۇ. شۇنى دېگەنگە ئوخشايدۇ.
مەزكۇر خادىم ئىلگىرىمۇ بۇ لاگېرغا تۇتقۇنلارنى ئېلىپ كەلگەنلىكىنى بايان قىلىش بىلەن بىرلىكتە، لاگېرنىڭ ئىچىدىكى كونكرېت ئەھۋاللار ھەققىدە ئۆزلىرىگە مەلۇمات بېرىلمەيدىغانلىقىنى، يەنى ئۆزلىرىدىنمۇ سىر تۇتۇلىدىغانلىقىنى ئەسكەرتتى.
ئابدەك كۈندە بولۇۋاتقان ئىشلارنى ئانچىلا بەك ھېلىقى ئەمدى مانا ئۆزىمىزنىڭ يۇقىرى بولۇۋاتقان ئىشلارنى ئانا شۇنى بەك تەپسىلىي بىلەلمەيمىز. ئىلگىرىكى ئېنىقلاشلىرىمىزدا تۈرمە ۋە لاگېردىكىلەرنىڭ ئائىلىسى بىلەن كەنت ئىشخانىسى ياكى ئەدلىيە ئىدارىسىدا ئېكران ئارقىلىقلا كۆرۈشتۈرۈلىدىغانلىقى مەلۇم بولغان مەزكۇر خادىم قانداق بىر زۆرۈرىيەت بىلەن بۇ قېتىم تۇتقۇن ئائىلە تاۋابىئاتىنى لاگېردا يۈز كۆرۈشتۈرگەنلىكى ھەققىدە مەلۇمات بەرمىدى.

ئۇيغۇرلارغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت سادىر قىلىش بىلەن ئەيىبلىنىۋاتقان خىتاي بىر تەرەپتىن مۇستەقىل تەكشۈرگۈچىلەرنىڭ ۋە غەرب ئاخباراتلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا كىرىشىنى چەكلەپ كېلىۋاتقان بولسا ئوخشاش ۋاقىتتا يەنە بىر قىسىم بېقىندى ئەللەردىن ھەر تۈرلۈك زىيارەت ئۆمەكلىرىنى تەشكىللەپ ئۆزىنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى يېپىش ئۇرۇنۇشلىرىنى داۋام قىلماقتا. خىتاي بۇ نۆۋەت ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق يىگىرمە بەش نەپەر دىپلومات ۋە ئەلچىلىرىدىن ئۆمەك تەشكىللەپ ئۇيغۇر دىيارىنى زىيارەت قىلدۇرغان خىتاي ئۇلارنىڭ ئاغزىدىن شىنجاڭدىكى كىشىلەر بەختلىك تۇرمۇشتىن بەھرىمەن بولۇۋېتىپتۇ دېگەنلىرىنى كەڭ تارقاتماقتا خىتاينىڭ ئۆز جىنايىتىنى يېپىش تەشۋىقاتىغا ئاۋاز قوشقان بۇ ئۈچىنچى دۇنيا ئەللىرى دىپلوماتلىرى خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىنى تونۇغان ھەر ساھە تەرىپىدىن خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىكى جىنايەتلىرىگە شېرىك بولۇش بىلەن ئەيىبلەنمەكتە تۆەندە بۇ ھەقتىكى ئىنكاسلارنى مۇخبىرىمىز گۈلچېھرە تەييارلىغان پروگراممىدىن ئاڭلايسىلەر.
خىتاي ھۆكۈمىتى بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق دومىنىكا، بىرما، ئىران، قىرغىزىستان، ئۆزبېكىستان، پاكىستان ۋە يەنە نىكاراگۇا، مېكسىكا قاتارلىق دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرى ۋە ئەلچىلىرىدىن يىگىرمە بەش كىشىلىك ئۆمەك تەشكىللەپ،

شىنجاڭدىكى كىشىلەر بەختلىك تۇرمۇشتىن بەھرىمەن بولۇۋېتىپتۇ دېگەنلىرىنى خەۋەر قىلىشتى. خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ يىل ئۇيغۇر دىيارىنىڭ ساياھەت پەسلى بولغان ئىيۇن، ئىيۇل ئايلىرى بۇ خىل زىيارەت ئۆمەكلىرىنى ئارقىمۇئارقا ئۇيغۇر دىيارىغا تەكلىپ قىلماقتا. بۇ يىل بۇ خىل ئۆمەكلىرىنىڭ سانى كۆپەيگەندىن باشقا، ئۆمەكلەرنىڭ خاراكتېرىنىڭ ھەر ساھەلەرگە كېڭىيىۋاتقانلىقى مەلۇم. گەرچە بۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشكىللىگەن زىيارەت ئۆمەكلىرى ھەر خىل بولسىمۇ، ئۇلار خىتاينىڭ شىنجاڭ سىياسىتىنى قوللايدىغانلىقىدەك ئورتاقلىققا ئىگە. بۇ يىل فېۋرالنىڭ بېشىدا سېنېگال، بېنىن، مالى، رىۋاندا، ماداگاسكار، چاد قاتارلىق ئافرىقا دۆلەتلىرىنىڭ بېيجىڭدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىلىرى ۋە دىپلوماتلىرىدىن تەشكىل تاپقان بىر زىيارەت ئۆمىكى ئۇيغۇر ئېلىدا زىيارەتتە بولغان ئىدى. بۇ زىيارەت ئۆمىكىمۇ خىتاي تاراتقۇلىرىدا

سىرتنى مۇھىم نىشان قىلىش، خىتاي تىلىدىن باشقا چەت ئەل تىللىرىدا ئاڭلىتىشنى مۇھىم چارىلەر قاتارىدا تىلغا ئالغان. خىتاي خەلقئارانىڭ بېسىمىغا قارشى ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى رەت قىلىش ۋە خەلقئارادا كۈنسېرى ناچارلىشىۋاتقان ئوبرازىنى ياخشىلاش ئۈچۈن يالغۇز خەلقئارالىق ئىجتىمائىي تاراتقۇلاردا تەتۈر تەشۋىقات ھەرىكىتىنى قانات يايدۇرۇپلا قالماي، يېقىنقى مەزگىللەردە يەنە بىر قىسىم چەت ئەل دىپلوماتلىرى ۋە ئەلچىلىرىنىڭمۇ خىتاينىڭ ئۆزىنى ئاقلىشىغا ماسلىشىۋاتقانلىقى غەرب كۆزەتكۈچىلىرىدە كۈچلۈك تەنقىدلەرنى قوزغىماقتا. خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتى ئېلىپ بېرىۋاتقانلىقىنى ئەڭ دەسلەپ ئوتتۇرىغا قويغۇچى، خەلقئارادا تەسىر كۈچى بار ئەربابلاردىن ماگنىتسكىي قانۇنىنى تونۇشتۇرغۇچى، يەر شارى ماگنىتسكىي ئادالەت ھەرىكىتىنىڭ دىرېكتورى بىل براودېر ئەپەندى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ غەرب دۆلەتلىرىنىڭ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى جاۋابكارلىققا تارتىش تىرىشچانلىقىغا قارشى ئېلىپ بارغان دىپلوماتىك ئويۇنىنىڭ بىر پارچىسى بولۇۋاتقانلىقىغا بولغان ئەپسۇسلىنىشىنى رادىيومىزغا ئېلخەت ئارقىلىق بايان قىلدى. ئۇ خېتىدە مۇنداق دېگەن. بۇ كىشىنى تولىمۇ ئەپسۇسلاندۇرىدىغان بىر ئىش. بۇ ماڭا يىگىرمىنچى ئەسىرنىڭ ئوتتۇزىنچى يىللىرى باشلىرىدىكى نيۇ يورك ۋاقتى گېزىتىنىڭ موسكۋادا تۇرۇشلۇق مۇخبىرى ۋالتېر دورانتىنىڭ ھېكايىسىنى ئەسلەتتى. ئۇ، سوۋېت ئىتتىپاقىنىڭ ئۇكرائىنا خەلقىگە سۈنئىي ئاچارچىلىق پەيدا قىلمىغانلىقىغا دۇنيانى ئىشەندۈرۈشكە ئۇرۇنغان ئىدى ئەمەلىيەتتە ئۇكرائىنادا ئۈچ مىليون توققۇز يۈز مىڭ ئادەم ئاچلىقتىن ئۆلگەن ئىدى ئۆزىنى قانداق تۇرۇپ بىرنېمىنىڭ ئەلچىسى دەۋالغانلارمۇ پاكىتلىرى ئېنىق تۇرغان ئىرقىي قىرغىنچىلىقنى يوشۇرۇش ئۈچۈن مۇشۇنداق ئىشلارنى قىلىۋاتىدۇ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ ئون يەتتىنچى يىلدىن باشلاپ كەڭ كۆلەمدە يىغىۋېلىش لاگېرلىرىنى قۇرۇپ، بىر مىليوندىن ئارتۇق ئۇيغۇر ۋە باشقا مۇسۇلمان مىللەتلەرنى تۇتۇپ تۇرۇۋاتقانلىقى دۇنياغا ئاشكارىلىنىشقا باشلىغان ئىدى. خىتاي ئىنسانىيەتكە قارشى ئېلىپ بېرىۋاتقان جىنايەت پاكىتلىرىنىڭ يەنىمۇ ئاشكارىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلدىن باشلاپ

ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون توققۇزىنچى يانۋار ئامېرىكىنىڭ ئالدىنقى نۆۋەتلىك ھۆكۈمىتى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان زۇلۇملىرىنى ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت دەپ جاكالىغاندىن كېيىن، ئەنگلىيە، كانادا، گوللاندىيە، لىتۋا، بېلگىيە، چېخىيە، فىرانسىيە قاتارلىق دۆلەتلەرمۇ ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئېتىراپ قىلدى. دېمەك، خىتاي دۇنيادا ئۆزىگە قارشى بارغانچە كۈچىيىۋاتقان، ئەيىبلەشلەرگە قارشى بىر قىسىم ئۆزىگە ئىقتىسادىي جەھەتتىن باغلانغان دۆلەتلەرنىڭ دىپلوماتلىرىدىن ۋە ئاتالمىش ئاخبارات ۋاسىتىلىرى يەنە دىنىي زاتلار قاتارلىق ھەر ساھەلىرىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى جىنايەتلىرىنى يېپىش ئوپېراتسىيەسىنى باشلىغان ئىدى. خىتاي ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى دېكابىرنىڭ ئاخىرىدا قازاقىستان، روسىيە، قىرغىزىستان، مالايسىيە قاتارلىق ئون ئىككى دۆلەتنىڭ بېيجىڭدىكى ئەلچىلىرىدىن زىيارەت ئۆمىكى تەشكىللەپ، ئۇيغۇر رايونىدا بىر قىسىم جايلارنى تەييارلاپ ھەتتا لاگېرلارنى ئىجتىمائىي كەسپىي تەربىيەلەش مەركەزلىرى دەپ ياساپ كۆرسەتكەن ئىدى. دائىرىلەر يەنە ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى يەنە بىر گۇرۇپپا چەت ئەللىك مۇخبىرلارنى ئۇيغۇر رايونىدا زىيارەتكە تەشكىللەپ بەلگىلىك ئورۇنلارنى زىيارەت قىلدۇرغان ئىدى. شۇ چاغدىمۇ خىتاي ئۇيغۇر دىيارىدا قۇرغان يىغىۋېلىش لاگېرلىرىنىڭ كەسپىي ماھارەت مەركەزلىرى ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرۈپ خەلقئارانىڭ دىققىتىنى بۇراشقا تىرىشقان بولسىمۇ، ئۇنىڭ يالغانچىلىقى دۇنيا مەتبۇئاتلىرىدا پاش قىلىنىپ، كۈچلۈك تەنقىدكە ئۇچراپ كەلمەكتە. مانا يېقىندىن بۇيان بۇنداق تەشۋىقات ھەرىكەتلىرىنى يەنىمۇ كۈچەيتتى. ئامېرىكىلىق ئۇيغۇر مەسىلىسى مۇتەخەسسىسلىرىدىن دوكتور ھېنرىي شېجېسكىي بۇ خىل زىيارەت تەشۋىقاتلارنى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇشتا توختىماي داۋام قىلىۋاتقان تاكتىكىسى دېدى.

چۈنكى خىتاي ھۆكۈمىتى بىزنىڭ بۇ جايغا بېرىپ، ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىدىن ئەھۋال ئىگىلىشىمىزگە، ئۇلارنىڭ نېمىلەرنى باشتىن كەچۈرگەنلىكىگە دائىر ئەمەلىي ئەھۋال ئىگىلىشىمىزگە يول قويمايدۇ. شۇڭا مەيلى ئىقتىسادىي ۋە ياكى ھەر قانداق باشقا مەنپەئەتلەر ئۈچۈن خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئورۇنلاشتۇرۇشى بىلەن ئۇيغۇر ئېلىگە زىيارەتكە بارغان دىپلوماتلارنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ تەشۋىقاتى ئۈچۈن قوللىنىلىدىغانلىقىنى ئېنىق دېيىلالايمىز.
خىتاي ئۆزىگە مايىل دۆلەتلەرنىڭ ھەر ساھەلىرىدىن ئۆمەكلەرنى ئۇيغۇر دىيارىغا تەكلىپ قىلىپ سىياسىي ساياھەت تەشكىللەۋاتقان بىر ۋاقىتتا ئەكسىچە ئامېرىكا ۋە خەلقئارالىق مۇستەقىل تەكشۈرۈش ئورگانلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىش تەلەپلىرىنى ئىزچىل رەت قىلىپ كەلمەكتە. مەركىزى ۋاشىنگتوندىكى خەلقئارا كىشىلىك ھوقۇق كۆزىتىش تەشكىلاتى خىتاي تەرىپىدىن ئۇيغۇر دىيارىدا تەكشۈرۈش ئېلىپ بېرىشى چەكلىنىپ كېلىۋاتقان خەلقئارالىق ئورگانلارنىڭ بىرى. مەزكۇر ئورگاننىڭ خىتاي ئىشلىرى دىرېكتورى دوكتور سوفى رىچاردسون چەت ئەل دىپلوماتلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى بۇ خىل زىيارەت پائالىيەتلىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ خىتاينىڭ جىنايەتلىرىنى يوشۇرۇش ئۈچۈن پەردازلىغان ئويۇنلىرى ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپ، مۇنداق دېدى.
بىرىنچىدىن، بۇ زىيارەت ئۆمىكىدىكى دىپلوماتلارغا خىتاينىڭ ئۆزى كۆرۈشكە ئورۇنلاشتۇرغاندىن باشقا خالىغان نەرسىلەرنى كۆرۈشكە ئىجازەت بېرىپتىمۇ؟ ئىككىنچىدىن ھەممە نەرسە نورمال كۆڭۈلدىكىدەك بولسا نېمە ئۈچۈن مۇھاجىرەتتىكى نۇرغۇن ئۇيغۇرلار ھازىرغىچە يەنىلا ئۇيغۇر رايونىدىكى ئۇرۇق تۇغقانلىرى بىلەن ئالاقىلىشالمايدۇ
سوفى رىچاردسون خانىم يەنە مۇنداق دېدى.

ھەتتا بەزىلەرنىڭ ئۇيغۇر رايونىغا كىرىشىگە يول قويۇپ يەنە بەزىلەرنى چەكلىدى بۇ پەقەت بېيجىڭنىڭ دۇنيادىن بىر نەرسىنى يوشۇرماقچى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ
يېقىنقى مەزگىللەردە خىتاينى ئۇيغۇرلارغا ئىرقىي قىرغىنچىلىق ۋە ئىنسانىيەتكە قارشى جىنايەت ئۆتكۈزۈش بىلەن خەلقئارادا سوتقا تارتىش تەشەببۇسلىرى كۈچىيىۋاتقان بىر ۋاقىتتا يەنە

شىنخۇا ئاخباراتىغا زىيارەت ئۆمىكىنىڭ باشلىقى، دومىنىكانىڭ خىتايدا تۇرۇشلۇق باش ئەلچىسى مارتىن چارلىز مۇنداق دېگەن.
Misinformation and the untruths that have been told about Xinjiang, but being here have really been an eye opener for me. شىنجاڭدا بىز كىشىلەر بىلەن ئازادە پاراڭلاشتۇق ۋە ئۇلارنىڭ بەختلىك تۇرمۇش كەچۈرگەنلىكىنى كۆدۇق. بىز مەجبۇرىي ئەمگەكنى كۆمىدۇق. بۇ يەردە كىشىلىك ھوقۇق دەپسەندىچىلىكى بايقالمىدى.

قازاق لاگېر شاھىتى، سابىق لاگېر ئوقۇتقۇچىسى سايراگۈل ساۋۇتباي خانىم خىتايغا ماسلىشىپ، ئۇنىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا كۆز يۇمۇۋاتقان دۆلەتلەرنى خىتاينىڭ جىنايەتلىرىگە شېرىك بولماسلىققا ئاگاھلاندۇردى. مۇشۇ ئىرقىي قىرغىنچىلىقتا ئۆز كۆزۈم بىلەن كۆرگەن بىر تىرىك لاگېر شاھىتى بولۇش سۈپىتىم بىلەن مەن مۇشۇنى دېيەلەيكەنمەن، خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ قولىدىن ھەممە يالغانچىلىق كېلىدۇ، پەقەت ئۆلۈپ كەتكەن ئادەمنى تىرىلدۈرەلمەيدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا يالغانچىلىقنىڭ ھەممىسىنى قىلالايدىغانلىقىنى ھازىرغىچە دەپ كېلىۋاتىمەن. بۇ خىتاي نىقابلىق، ئۇيغۇر خەلقىنىڭ چىرايلىق مىللىي كىيىملەرنى كىيىپ، ئۇسسۇل ئويناۋاتقان، ئۇنداق قىلىۋاتقان، بۇنداق قىلىۋاتقان ھەممىسىنى ئۇيغۇر دېگىلى بولمايدۇ. ئۆزلىرىنىڭ خىتايلىرىنى مۇشۇنداق ياساپ قويالايدۇ. خىتايغا بېقىندى بولۇپ قالغان دۆلەتلەر بۇنىڭ ھەممىسىنىڭ يالغان ئىكەنلىكىنى كۆرۈپ تۇرۇپمۇ كۆزىنى يۇمۇۋېلىش ئۇلار ئۈچۈن بۇ بىر تېپىلماس بىر خەلقئارانىڭ كۆزىنى بويايدىغان پۇرسەتكە ئىگە بولدى مۇشۇ جەرياندا خىتاي. شۇڭلاشقا كومپارتىيە پۈتۈن دۇنيانى مۇشۇ ئارقىلىق ئالدىماقچى. شۇڭلاشقا بۇ بەك ئېچىنىشلىق ئەھۋال. مۇشۇ تۇرغۇدا قوللاپ ئۇلارنىڭ سىياسەتنى ئەگەشكەنلىك بۇ جىنايەتقە شېرىك بولغانلىق دەپ قارايمەن. شۇڭلاشقا ئۇ چوقۇم بۇنىڭ جازاسىنى ئالىدۇ. دەرۋەقە، سايراگۈل خانىمنىڭ قارىشىچە دەل مۇشۇ كۈنلەردە يەنى ئوتتۇزىنچى ئىيۇلدىن باشلاپ خىتاينىڭ بېيجىن شەھىرى ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكى خېبېي ئۆلكىسىدىكى نۇرغۇن جايلاردا قاتتىق يامغۇر تەسىرىدە ئېغىر كەلكۈن ئاپىتى يۈز بەردى. مىليونلاپ كىشىلەر ئاپەتكە ئۇچرىدى. لېكىن خىتاينىڭ مۇشۇنداق جىددىي پەيتتە چەت ئەللىك دىپلوماتلاردىن ئۆمەك تەشكىللەپ، ئاپەت رايونى ئەمەس، بەلكى ئۇيغۇر رايونىنى زىيارەت قىلدۇرۇشى ئۇنىڭ غەرب دۆلەتلىرىنىڭ خىتاينىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىقىنى ئەيىبلىشىگە قارشى يەنە بىر قېتىم دىپلوماتىك ھۇجۇمغا ئۆتكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. بىز يەنە ئىلھام ئالساق بولىدۇ، چۈنكى خىتاي مۇشۇ. قانداق قىلسام شەرقىي تۈركىستاننىڭ ئىرقىي قىرغىنچىلىق جىنايىتىمنى يېپىش ئۈچۈن، ماياقتىكى خەلقىنىڭ ئاپەتقە ئۇچراۋاتقان نېمىسى بىلەن كارى يوق، پۈتۈن مەبلەغ بىلەن. پۈتۈن ئەجرىنى سەرپ قىلىۋاتىدۇ. گۈلچېھرە تەييارلىدى. دىققەت بەرگىنىڭلارغا رەھمەت. خىتاي ھۆكۈمىتى يىللاردىن بۇيان ئىجرا قىلىپ كېلىۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شوئارى يېقىندىن بۇيان ئىسلام دىنىنى كوڭزىچىلىق ئەقىدىسى بىلەن بىرلەشتۈرۈش شوئارى ئاستىدا قايتا تەكىتلىنىشكە باشلىدى. سىياسەت ساھەسىدىكى بۇ خىل ئۆزگىرىشلەرگە سەۋەب بولۇۋاتقان ئامىللار ھەمدە ئۇنىڭ رېئاللىقتىكى تۈرلۈك نەتىجىلىرى بولسا بۇنىڭ ئارقىسىغا يوشۇرۇنغان ئارزۇ ئىستەكلەرنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى ھەرقايسى سورۇنلاردا تەكىتلەپ كېلىۋاتقان نۇقتىئى نەزەرلەردىن پەرقلىق ئىكەنلىكىنى نامايان قىلماقتا بۇ ساھە بىلەن ياخشى تونۇشلىقى بولغان مۇتەخەسسىسلەر بۇ ھەقتىكى سۆھبىتىمىز جەريانىدا ئۆزلىرىنىڭ كۆز قاراشلىرىنى بىز بىلەن ئورتاقلاشتى تۆەندە مۇخبىرىمىز ئەزىزنىڭ بۇ ھەقتىكى پروگراممىسىنىڭ ئىككىنچى بۆلىكى دىققىتىڭلاردا بولىدۇ.
دەرۋەقە، خىتاي ھۆكۈمىتى ئىككى مىڭ ئون توققۇزىنچى يىلى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى بەش يىللىق پىلان شەكلىدە ئوتتۇرىغا قويۇپ، ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىسلام دىنىنى چۆرىدىگەن باستۇرۇشنى تېخىمۇ يۇقىرى پەللىگە چىقارغان. شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ ھەرىكەتنىڭ خاراكتېرى ماھىيەتتە ئىسلام دىنىنى يوقىتىش شەكلىدە بولۇۋاتقانلىقى، مىڭلىغان مەسچىتلەرنىڭ چېقىلىشى، دىنىي كىتابلارنىڭ كۆيدۈرۈلۈشى، نەچچە ئون يىللار ئىلگىرىكى ئىسلام تەربىيەسى ئۈچۈن ئەمدىلىكتە قاماققا ھۆكۈم قىلىش قىلمىشلىرىدىن مەلۇم بولدى. ئەنە شۇنداق ئەھۋالدا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىسلام دىنى بىلەن كۇڭزى ئەقىدىسىنى بىرلەشتۈرۈش نەزەرىيەسىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى نۆۋەتتىكى ئىسلام دىنىغا قارىتىلغان بۇزغۇنچىلىقنىڭ خىتاي ھۆكۈمىتى رازى بولغان دەرىجىگە يەتمىگەنلىكى، ئەمدىلىكتە مەسچىتلەردىن باشقا ئىسلام دىنىنىڭ ئۆزىنىمۇ ئېرىتىپ تۈگىتىش نىشان قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئىشارە قىلىشقا باشلىدى. ئوتتۇزىنچى ئىيۇلدا ئۈرۈمچى شەھىرىدە چاقىرىلغان شىنجاڭدا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش تېمىسىدىكى يىغىندا ئالاھىدە كۆزگە چېلىقىدىغان بىر ھادىسە بىر قىسىم يىغىن ئىشتىراكچىلىرىنىڭ، جۈملىدىن ئۇيغۇر ئاپتونوم رايونلۇق ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىدىن يۈ شاڭپىڭ، نىڭشيا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پىروفېسسورى سۇن جېنيۈ، خىتاي ئىجتىمائىي پەنلەر ئاكادېمىيەسىدىن لى ۋېيجيەن، شىنجاڭ پېداگوگىكا ئۇنىۋېرسىتېتىدىن ياۋ شۆلى قاتارلىقلار ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇشنى نۆۋەتتىكى ۋەزىيەتتە تېخىمۇ تېز ۋە ئۈنۈملۈك تۈردە ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىسلام دىنى بىلەن كۇڭزىچىلىق ئەقىدىسىنى بىرلەشتۈرۈشتەك تارىخىي تەجرىبىنى تەتبىقلاش لازىملىقىنى ئوتتۇرىغا قويغان. تارىخىي ماتېرىياللاردىن مەلۇم بولۇشىچە، خىتاي تۇپرىقىدا ئىككى مىڭ يىلدىن ئارتۇق يىلتىز تارتقان، دىن ياكى پەلسەپە سىستېمىسى دېيىشكىمۇ بولمايدىغان كۇڭزىچىلىق ئەقىدىسى ھېچقاچان ئۇيغۇرلار مىڭ يىلدىن بېرى ئېتىقاد قىلىپ كېلىۋاتقان ئىسلام دىنى بىلەن بىر يەرگە كەپ باقمىغان. ئاق كۆڭۈللۈك ئاساسىدىكى ئەخلاق نورمىسىنى ئۆلچەم قىلغان كۇڭزىچىلىق ئەقىدىسى مۇتلەق ئىتائەت ۋە ساداقەتتىن ئىبارەت ئەنئەنىنى تەشەببۇس قىلىدۇ. شۇ سەۋەبتىن ئۇنىڭدا تۆۋەننىڭ يۇقىرىغا، پەرزەنتنىڭ ئاتا-ئانىغا، ئايالنىڭ ئەرگە، پۇقرانىڭ پادىشاھقا بولغان ئىتائىتى ۋە ساداقىتى مۇتلەق ئىجرا بولۇشقا تېگىشلىك قائىدە ھېسابلىنىدۇ. دەل مۇشۇ خىل ساداقەت ۋە ئىتائەت مەزمۇنى تۈپەيلىدىن كۇڭزى ئەقىدىسى تارىختىكى بارلىق پادىشاھلارنىڭ بىۋاسىتە ھىمايىسى ۋە قوللىشىغا ئېرىشكەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇنىڭ خىتاي تارىخىدىكى ئەڭ زور تەسىرگە ئىگە ئەقىدىگە ئايلىنىشى، بۇ جەھەتتە بۇددىزم ياكى باشقا ھەر قانداق دىندىنمۇ بەكرەك زور نوپۇزغا ئىگە بولۇشىغا زېمىن ھازىرلانغان. ھالبۇكى، كۇڭزى ئەقىدىسىنىڭ بۇ خىل يادرولۇق مەزمۇنى ھەق ۋە ئادالەتكە مۇتلەق ئىتائەت قىلىشنى تەشەببۇس قىلىدىغان، ئاياللار ۋە بالىلارنىڭمۇ ھەقلىرىنى قانۇنلاشتۇرغان، زۇلۇمغا ۋە تاجاۋۇزچىلىققا قارشى تۇرۇشنى تەكىتلەيدىغان ئىسلام دىنى بىلەن زادىلا سىغىشالمايدۇ. خىتاي ھۆكۈمىتىگە بۇ توغرۇلۇق مەسلىھەت بېرىۋاتقان خىتاي ئۆلىمالار ۋە ئالىملارنىڭ كۇڭزى ئەقىدىسى بىلەن ئىسلام دىنىنى بىرلەشتۈرۈش ھەققىدىكى تەشەببۇسى ھەققىدە سۆز بولغاندا، رادىيومىزنىڭ مەخسۇس زىيارىتىنى قوبۇل قىلغان كىشىلەرنىڭ بىرى، ئەنگلىيەدىكى مانچېستېر ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى دېيۋىد ستراپ بۇنىڭ ھېچقانداق يېڭىلىق ئەمەسلىكىنى، ئەكسىچە تارىختىكى خىتاي ھۆكۈمرانلىرى قوللىنىپ باققان ئۇسۇللاردىن ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ.
بۇ ھەقىقەتەنمۇ كومپارتىيە دۆلىتى زور كۈچ بىلەن تەكىتلەۋاتقان بىر ھادىسە يەنە كېلىپ بۇ ئاشۇ بەش يىللىق پىلاندا ئالاھىدە قىلىپ ئىسلامنى ئەنئەنىۋى خىتايچە ئۇسلۇبتا چۈشىنىش دېگەن شەكىلدە تىلغا ئېلىنغان راستىنى دېگەندە كومپارتىيە دۆلىتىنىڭ بۇ قىلىۋاتقانلىرى مىڭ ۋە چىڭ سۇلالىلىرى دەۋرىدىكى شەرقىي خىتاي بويىدا ياشىغان بىر قىسىم تۇڭگان ئۆلىمالىرىنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچە شەكىلدە شەرھلەش ئۇرۇنۇشلىرىنى تەكرارلاشتىن باشقا نەرسە ئەمەس چۈنكى ئاشۇ زاماندىكى تۇڭگان ئۆلىمالىرى باشلاپ بەرگەن خەن كىتاب توپلىمىدىكى ئەسەرلەر قۇرئان ھەدىس ۋە باشقا دىنىي ئەسەرلەرنى خىتايغا ماسلاشتۇرۇپ تەرجىمە قىلىپ چىققان بۇنىڭدا ئۇلار ئىسلام دىنىدىكى چۈشەنچىلەرنى كۇڭزى ئەقىدىسى بىلەن ماسلاشتۇرۇپ، ئىسلامنى خىتايغا ئۇيغۇنلاشتۇرماقچى بولغان. ھازىر بولسا خىتاي كومپارتىيىسى بۇنى ئالاھىدە يېڭىلىق سۈپىتىدە كۆتۈرۈپ چىقىۋاتىدۇ.
دەرۋەقە، خىتاي تارىخىدىكى مىڭ ۋە چىڭ خانىدانلىقى دەۋرىدە بىر قىسىم تۇڭگان ئۆلىمالىرى كۇڭزى ئەقىدىسى بىلەن ئىسلام دىنىنى بىرلەشتۈرۈشكە ئۇرۇنۇپ باققان بولۇپ، ھۆكۈمرانلار تەبىقىسى بۇنىڭغا يول قويۇپلا قالماستىن، يەنە بۇنىڭغا ئىلھام بەرگەن. بۇنىڭ بىلەن بىر تۈركۈم تۇڭگان ئۆلىمالىرى كۇڭزى تەلىماتىدىكى ئىسلام دىنى ئەقىدىسى بىلەن توقۇنۇشۇپ قالىدىغان چۈشەنچىلەرنى ئۆز ئالدىغا شەرھلەپ، مۇرەسسە قىلدۇرماقچى بولغان. ئىندىيانا ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جون ۋالبرېجنىڭ بايان قىلىشىچە، ۋاڭ دەييۈ، يۈسۈف ماجۇ، ليۇ جى قاتارلىق شەخسلەر باشلاپ بەرگەن خەن كىتاب توپلىمى ئىسلام دىنىنىڭ ئەرەبچە دەستۇرلىرىنى بۇددىزم، تەرىقەتچىلىك ۋە كۇڭزى ئەقىدىسىنىڭ ئەلگەكلىرىدىن ئۆتكۈزۈپ خىتايچىغا تەرجىمە قىلغان. ئەنە شۇ يوسۇندا بۇ ئۆلىمالار ئىسلام دەستۇرلىرىنى خىتايچىغا تەرجىمە قىلىش شەكلىدە كۇڭزى ئەقىدىسى بىلەن ئىسلام دىنىنى بىرلەشتۈرۈشكە خىزمەت قىلغان. ئەمما ئەجدادلارغا ۋە يوسۇنلارغا ھەممىدىن بەكرەك مايىل بولغان كۇڭزى ئەقىدىسىدە ئاشۇلارغا چوقۇنۇشتىن باشقا يەنە مەزكۇر تەلىماتنىڭ ئىجادچىسى بولغان كۇڭزىغا چوقۇنۇشمۇ مەركىزىي ئورۇننى ئىگىلەيدۇ. بۇ شۈبھىسىزكى ئىسلام دىنىدىكى بىر خۇدالىق ئەقىدىگە پۈتۈنلەي زىت كېلىدۇ. خوڭكوڭ خىتاي ئۇنىۋېرسىتېتىنىڭ پروفېسسورى جېمس فرانكېل بۇ ساھە بويىچە نوپۇزلۇق ئالىملارنىڭ بىرى.

ئەمەلىيەتتە بۇ تېما دەل مېنىڭ تەتقىقات دائىرەم بىلەن باغلىنىدۇ. تارىخىي نۇقتىدىن ئالغاندا دۇنيانىڭ ھەر قانداق يېرىدىن تارقالغان بىر دىن ھەر قاچان خىتاي تەۋەسىگە يېتىپ كەلگەندە ئۇلار قىلىدىغان بىرىنچى ئىش بۇ دىننىڭ كۇڭزى ئىدېئولوگىيە سىستېمىسى قوبۇل قىلالايدىغان شەيئى ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلاش بولۇپ كەلگەن. چۈنكى كۇڭزىچىلىق ھەر قاچان خىتايدىكى ھۆكۈمەتلەر ئېتىراپ قىلغان رەسمىي ئىدېئولوگىيە ھېسابلىنىدۇ. شۇنداق بولغانىكەن، سىرتتىن قوبۇل قىلىنغان ھەر قانداق شەيئى جەزمەن كۇڭزىچىلىقنىڭ تەستىقىدىن ئۆتۈشى لازىم. ئىسلام، خىرىستىيان دىنى ياكى بۇددىزم دېگەنلەرمۇ مۇشۇ ئەندىزە بويىچە ئىش كۆرگەن. شۇڭا مىڭ ۋە چىڭ سۇلالىلىرى دەۋرىدىكى مۇسۇلمانلاردىن يېتىشىپ چىققان زىيالىيلار ئىمپېرىيە ئەمەلدارلىق ئىمتىھانىغا قاتناشقاندا كوڭزىچىلىقتىن ئىمتىھان بەرگەن. شۇنىڭ بىلەن بىرگە ئۇلار مۇسۇلمانلىق سالاھىيىتى بىلەن ئىسلام دىنىغا دائىر ئەسەرلەرنى كوڭزىچىلىق تەرىقىتىگە ئۇلار قوبۇل قىلالايدىغان شەكىلدە ئېلىپ كىرگەن. ھەم مۇسۇلمان ھەم كوڭزىچى بولغان بۇ كىشىلەر ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەن خەن كىتابى نامىدىكى بۇ توپلامدا ئىسلام ئەقىدىسىنى كوڭزىچىلىقتىكى ئاتالغۇلار بىلەن تەرجىمە قىلغان ۋە شەرھلىگەن. خىتاي ھۆكۈمىتى ئەنە شۇ خىل يوسۇندا خىتاي تارىخىدا ئۇزۇن مەزگىل دەۋران سۈرگەن ئىسلام دىنى بىلەن كوڭزى ئەقىدىسىنى بىرلەشتۈرۈش ئەندىزىسىنى شى جىنپىڭنىڭ ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش شوئارىدىن كېيىن يەنە بىر قېتىم كۆتۈرۈپ چىققان. ئوتتۇزىنچى ئىيۇلدا چاقىرىلغان ئۈرۈمچى شەھىرىدىكى يىغىندا بولسا ھەر قايسى خىتاي ئالىملىرى ۋە ئىسلام ئۆلىمالىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنى دەل ئاشۇ خىل ئىسلام دىنىنى كوڭزى ئەقىدىسى بىلەن يۇغۇرۇش شەكلىدە ھەل قىلىشنى تەشەببۇس قىلغان. بۇ خىل ئۇرۇنۇشنىڭ مەنتىقىگە قايسى دەرىجىدە ئۇيغۇن ئىكەنلىكى ھەققىدە سۆز بولغاندا، پروفېسسور جېيمىس فرانكىل بۇنىڭدىكى مەنتىقىنىڭ كىمگە مەنسۇپلۇقىغا قاراش لازىملىقىنى تەكىتلەيدۇ. Logical. I'm not sure if that term applies, you know, because not everything about religion is logical. بۇ ئاتالغۇنىڭ مۇۋاپىق ياكى ئەمەسلىكىگە مەنمۇ بىر نەرسە دېيەلمەيمەن، چۈنكى دىنغا ئائىت ئىشلارنىڭ ھەممىسىنىلا مەنتىقىغا ئۇيغۇن دېگىلى بولمايدۇ. ئىدېئولوگىيەگە مەنسۇپ ئىشلارمۇ شۇنداق. بۇ مەسىلىدە بىز خىتاي كومپارتىيەسىنىڭ ئىدېئولوگىيەسى ھەققىدە سۆز قىلىۋاتىمىز. شۇنداق بولغاندا ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ مەنتىقىسى ۋە ئارزۇسى بويىچە قارىغاندا توغرا، دەپ قارىلىدۇ. ئەمما بۇ خىل خىتايچىلاشتۇرۇش خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇنىدا بەلگىلەنگەن ماددىلار بىلەن ماس كېلەمدۇ دەپ سورىغاندا ئۇنداق ئەمەس. ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ئىسلام دىنىنىڭ قىممەت قارىشى بىلەن ماسلىشامدۇ دەپ سورىغاندا بۇمۇ بىر چوڭ سوئال پەيدا قىلىدۇ. شۇڭا خىتاينىڭ ئاساسىي قانۇنىدىكى ماددىلارنىڭ مەزمۇنى بويىچە بولغاندا مەن ئۇنى مەنتىقلىق بىر ئىش دەپ قارىمايمەن.
That's another question whether whether that's. خىتاي ھۆكۈمىتى زور كۈچ بىلەن ئىجرا قىلىۋاتقان ئىسلام دىنىنى خىتايچىلاشتۇرۇش ھەرىكىتىنىڭ يەككە ھەرىكەت ئەمەسلىكىنى تەكىتلىگەن پروفېسسور خالىد بەيدۇن بۇنىڭ كۆپ قاتلاملىق بىر مەيدان سىياسىي كونتروللۇق ئىكەنلىكىنى، بۇنىڭ يالغۇز ئۇيغۇرلاردىكى ئىسلام ئېتىقادىنى يوقىتىش بىلەنلا چەكلىنىپ قالمايدىغانلىقىنى، ئەكسىچە ئۇيغۇرلارنى يوقىتىشنىڭ نۆۋەتتە خىتاي كومپارتىيەسى ئۈچۈن ئاخىرقى نىشان بوپ قالغانلىقىنى ئەسكەرتىدۇ. ئۇيغۇرلار ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا بۇ ئىشلار ھازىر قوشلاپ بولۇۋاتىدۇ دېسەكمۇ بولىدۇ. دىنىي جەھەتتىكى زۇلۇملار ئۇيغۇرلارنىڭ يۈرىكىنى مۇجۇۋەتكەن بولسا، كومپارتىيە ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆزلىرىدىن باشقا بىرىگە سادىق بولۇشىدىن يۈرىكى مۇجۇلۇپ يۈرىدۇ. چۈنكى مۇسۇلمانلارنىڭ يۈرىكى ھەر قاچان ئاللاغا سادىق بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا خىتاي ھۆكۈمىتى بۇ زېمىننىڭ ئۆز قولىدا بولۇشىغا ھۆددە قىلالمايدۇ. بۇ بىرىنچى ئامىل. ئىككىنچىدىن، خىتاي ھازىر بىر بەلباغ بىر يول قۇرۇلۇشىنى كۈچەيتىۋاتىدۇ. ئۈچىنچىدىن. ئەڭ ھالقىلىق مەسىلە شۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇرلارنىڭ ئۆز تەقدىرىنى ئۆزلىرى بەلگىلەش تەلىپىنى بۆشۈكىدىلا ئۇجۇقتۇرۇۋېتىشكە ئالدىراۋاتىدۇ. دەل شۇنداق بولغانلىقى ئۈچۈن خىتاي ئىككى مىڭ ئون بەشىنچى يىلدىن باشلاپلا ئۇيغۇرلارنى باستۇرۇشنى باشلىۋەتكەن. بۇنىڭدا دىن ئەڭ چوڭ باھانە بولدى. شۇ سەۋەبتىن ئاياللار تۇغماس قىلىۋېتىلدى. ئىسلامىي شەكىلدە كىيىنگەنلەر بىردەك تېررورلۇققا باغلاندى. ئارقىدىنلا لاگېرلار كۆپلەپ قۇرۇلدى. بۇلارنىڭ ھەممىسىنىڭ ئارقىسىدا ئىسلام دىنىنى كېيىنكى ئەۋلاد ئۇيغۇرلارنىڭ ۋۇجۇدىدىن يوقىتىش، شۇ ئارقىلىق ئۇلارنى خىتايلاشتۇرۇپ، خىتايغا تولۇقى بىلەن ئاسسىمىلاتسىيە قىلىۋېتىشتەك زور پىلان ئورۇن ئالغان.

تۈركىيەدىكى ئاساسلىق ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ بىرى ھەمدە ئۇيغۇر دەۋاسىنىڭ يېقىندىن قوللىغۇچىسى بولغان ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت گۇرۇپپىسىنىڭ مەسئۇلى بولۇپ تەيىنلەنگەن ئەرخان ئۇستا ئەپەندى رادىيومىز ئىختىيارىي مۇخبىرى ئەركىن تارىمنىڭ زىيارىتىنى قوبۇل قىلىپ ئۆزلىرىنىڭ تۈركىيە دۆلەت مەجلىسىدە ئۇيغۇر ئىرقىي قىرغىنچىلىقىغا ئائىت بىر قارار ماقۇللىتىش تىرىشچانلىقى ۋە بۇندىن كېيىنكى پىلانلىرىدىن مەلۇمات بەرگەن تۆۋەندە بۇ سۆھبەتكە دىققەت قىلغايسىلەر.
قۇرۇلغاندىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىنى ئىزچىل ھالدا تۈركىيە پارلامېنتىدا ۋە خەلقئارا سورۇنلاردا ئوتتۇرىغا قويۇپ كېلىۋاتقان ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ تۈركىيە پارلامېنتىدىكى مەسئۇلى ئەرخان ئۇستا تۆتىنچى ئاۋغۇست كۈنى پارلامېنت بىناسىدىكى ئىشخانىسىدا زىيارىتىمىزنى قوبۇل قىلىپ، خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان زۇلۇم سىياسىتىنى مۇزاكىرە قىلىشنى ئۆتكەن بەش يىل ئىچىدە تۈركىيە پارلامېنتىنىڭ كۈن تەرتىپىگە ئېلىپ كېلىشكە تىرىشقانلىقىنى، ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە بۇ ھەقتە باشقا دۆلەتلەرنىڭ پارلامېنتىدىكىگە ئوخشاش تۈركىيە پارلامېنتىدىمۇ قارار ماقۇللىتىشقا تىرىشىدىغانلىقىنى تەكىتلىدى. ئەرخان ئۇستا ئەپەندى پېشقەدەم سىياسەتچى بولۇپ، ئۇ بۇ يىل بەشىنچى ئاينىڭ يىگىرمە سەككىزىنچى كۈنىدىكى سايلامدا قايتىدىن پارلامېنت ئەزالىققا سايلانغاندىن كېيىن، ئىيى پارتىيەسىنىڭ رەئىسى مەرال ئاقشەنەر خانىم تەرىپىدىن ئىيى پارتىيەسىنىڭ پارلامېنتتىكى گۇرۇپپىسىنىڭ مەسئۇلى بولۇپ تەيىنلەنگەنىدى. ئۇنداقتا ئىيى پارتىيەسى پارلامېنت ئەزالىرى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى توختىتىش ئۈچۈن نېمىلەرنى قىلماقچى؟ ئىيى پارتىيەسىنىڭ ئۇيغۇرلارغا قاراتقان سىياسىتىدە ئۆزگىرىش بولامدۇ؟ ئىيى پارتىيەسى ئىككى مىڭ ئون سەككىزىنچى يىلى پارلامېنتتە ئورۇن ئالغان كۈندىن تارتىپ ھەر يەردە، بولۇپمۇ تۈركىيە پارلامېنتىدە ئۇيغۇرلارنىڭ ئاۋازى بولۇپ كەلدى. بۇ قېتىمقى سايلامدا قايتا پارلامېنتكە كىردىڭلار.

خىتاينىڭ ئۇيغۇرلارغا ئېلىپ بېرىۋاتقان بېسىم سىياسىتى ناھايىتى نازۇك، كۆڭۈل بۆلمىسەك بولمايدىغان بىر مەسىلىدۇر. ئۇيغۇرلار بىزنىڭ قان ۋە جان قېرىنداشلىرىمىزدۇر. سىزگىمۇ مەلۇم بولغىنىدەك، ئۆتكەن بەش يىل ئىچىدە بىز ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدە داۋاملىق ئوتتۇرىغا قويۇشقا تىرىشتۇق. تۈركىيە ھۆكۈمىتىنى ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى مەسىلىسىدە خىتايغا ئىنكاس قايتۇرۇشقا چاقىردۇق. ئەپسۇسكى، تۈركىيە ھۆكۈمىتى بۇ مەسىلىگە قارىتا يېتەرلىك دەرىجىدە ئىنكاس قايتۇرالمىدى. بۇنىڭ بەزى سەۋەبلىرى بولۇشى مۇمكىن. لېكىن، ھېچقانداق بىر سەۋەب بۇ مەسىلىگە سۈكۈتتە تۇرۇشنىڭ سەۋەبى بولالمايدۇ. ئەرخان ئۇستا ئەپەندى سايلامدىن كېيىن، پارلامېنت ئېچىلغاندىن كېيىنلا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇشقا باشلىغانلىقىنى بايان قىلىپ، Mundak dedi.
Ben dahil değişik konuşmacı arkadaşlarımız bu Çin'de yapılan zulmü gündeme getirdik. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bu, bu konuyla ilgili bir farkındalık oluşturmaya çalıştık. dönemde bunun araştırma komisyonları kurulması şeklinde yine gayretlerimiz de olacak.
Biz yani Türkiye parlamenti yeniden iş şey başlagandan ki yılda men ve başka parlament azaları Şarkı Türkistan meselesine kaytadan oturuğu koyduk. Aldığımızdaki küllerde تۈركىيە پارلامېنتىدا ئۇيغۇرلار دۇچار بولۇۋاتقان زۇلۇمنى تەكشۈرۈش كومىتېتى قۇرۇش، شەرقىي تۈركىستانغا تەكشۈرۈش ھەيئىتى يوللاش دېگەنگە ئوخشاش بەزى تەلەپلىرىمىزنى پارلامېنتقا سۇنماقچىمىز. بىز تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ بۇ مەسىلىگە كۆڭۈل بۆلۈشىنى ئۈمىد قىلىمىز. بىز ھۆكۈمەتكە خىتاي بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىڭنى ئۈز دېمەيمىز. ئەگەر ھۆكۈمىتىمىزنىڭ كۈچلۈك دىپلوماتىيەسى بولسا، ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى ئوتتۇرىغا قويۇپ ھەمدە تىجارەت مۇناسىۋىتىنىمۇ داۋاملاشتۇرالايدۇ. تۈركىيەنىڭ خىتاي بىلەن بولغان تىجارەت مۇناسىۋىتىدە تەڭپۇڭسىزلىق بار. تۈركىيە خىتايدىن زور سالماقتا مال ئىمپورت قىلىۋاتىدۇ. خىتايغا بولغان ئېكسپورتىمۇ ناھايىتى ئاز. شۇڭا بىز خىتاينى رەنجىتىپ قويساق، تىجارەت مۇناسىۋىتىمىزگە دەخلى يېتەرمۇ دەپ ئەنسىرىمەسلىكىمىز كېرەك. بىز بۇرۇندىن تارتىپ قەيەردە ئېزىلگەن مىللەت بولسا ئۇلارغا ئىگە چىقىپ كەلگەن بىر مىللەتنىڭ ئەۋلادلىرى. بىز بىلەن دىنداش ۋە قېرىنداش بولغان ئۇيغۇرلارغا تۈركىيە ئىگە چىقىشى كېرەك. پارتىيەمىزنىڭ رەئىسى مەرال ئاقشەنەر خانىم ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقىنى كۆپ قېتىم پارلىمېنتتە ئوتتۇرىغا قويدى. ھۆكۈمەتكە بېسىممۇ ئىشلەتتى. بەزى ۋاقىتلاردا مۇۋەپپەقىيەتلىك بولدۇق. ھۆكۈمەت بۇ ھەقتە سۈكۈتىنى بۇزۇشقا مەجبۇر بولدى. بىز تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا ئېنىق ۋە قاتتىق پوزىتسىيە بىلدۈرۈشىنى تەلەپ قىلىۋاتىمىز. بۇ ھەقتە ئۈمىدۋارمىز. ئالدىمىزدىكى كۈنلەردە بۇ ھەقتە تۈركىيە ھۆكۈمىتىنىڭ يېڭى قەدەم بېسىشىنى ئۈمىد قىلىمىز. تۈركىيە باشچىلىقىدا ئىككى مىڭ يىگىرمە بىرىنچى يىلى ئون بىرىنچى ئاينىڭ ئون ئىككىنچى كۈنى تۈرك دۆلەتلىرى تەشكىلاتى قۇرۇلدى. بۇ تەشكىلات تېخىچە ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا پوزىتسىيە بىلدۈرمىدى. تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىمۇ ھەم شۇنداق.

قارار چىقارغۇزۇش كېرەك. تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىدە شەرقىي تۈركىستان مەسىلىسىنى ئاڭلىتىش كېرەك. تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى ئاممىۋى تەشكىلاتلارنى، ئۆكتىچى پارتىيەلەرنى ھۆكۈمەتلىرىگە بېسىم ئىشلىتەلەيدىغان سەۋىيەگە كۆتۈرۈش كېرەك. بۇ ھەقتە بىز قىلىشقا تېگىشلىك ئىش بولسا ھەر دائىم ھازىر بىز. شەرقىي تۈركىستان ئاممىۋى تەشكىلاتلىرى تۈركىي جۇمھۇرىيەتلىرىدىكى پائالىيەتلىرىنى كۆپەيتىش كېرەك.

ئۆكتىچى پارتىيەلەرنىڭ پارلامېنت ئەزالىرى ئاز ساننى ئىگىلەيدۇ. شۇڭا بۇنداق بىر قارارنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ھاكىمىيەت بېشىدىكى پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ ياكى بولمىسا ئۇنىڭ بىلەن ئىتتىپاقداش بولغان پارتىيەنىڭ پارلامېنت ئەزالىرىنىڭ قوللىشىنى قولغا كەلتۈرۈش كېرەك. بۇنداق بولغاندا ئۇيغۇر قىرغىنچىلىقى توغرىسىدا قارارنى ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزگىلى بولىدۇ. ھۆكۈمەتنى قوللاۋاتقان مىللىيەتچى ھەرىكەت پارتىيىسى بۇ مەسىلىدە سۈكۈتتە تۇرۇۋېلىۋاتىدۇ. بىز بۇنداق بىر قارار چىقىرىشقا تىرىشىۋاتىمىز. ئەگەر ماقۇللۇقتىن ئۆتكۈزەلىسەك، پۈتۈن دۇنيادا مۇھىم بىر قارار بولىدۇ. دۇنيادىكى ھەرقايسى دۆلەتلەر ئۇيغۇر مەسىلىسىدە تۈركىيەنىڭ ئېغىزىغا قاراۋاتىدۇ. لېكىن ھۆكۈمەت ئاكتىپ ئەمەس. تۈرك خەلقى ئۇيغۇرلارنى قوللايدۇ. قىممەتلىك رادىئو ئاڭلىغۇچىلار! بۇ قېتىمقى پارلامېنت ئەزالىرى سايلىمىدا ئىيى، يەنى ياخشى پارتىيەسىدىن قىرىق تۆت پارلامېنت ئەزاسى سايلىنىپ پارلامېنتتا ئورۇن ئىگىلىگەن بولۇپ، ئۇلار يېقىندىن بۇيان ئۇيغۇر مەسىلىسىنى تۈركىيە پارلامېنتىدا ئوتتۇرىغا قويۇشنىمۇ باشلىغان ئىدى. ئەرخان ئۇستا ئەپەندى ئۇزۇن يىللاردىن بۇيان ئۇدا بىر قانچە قېتىم پارلامېنت ئەزاسى بولۇپ سايلانغان بولۇپ، ئىزچىل ھالدا ئۇيغۇر مەسىلىسىنى كۈن تەرتىپكە ئېلىپ كەلمەكتە. بۇ پروگراممىنى تۈركىيەنىڭ پايتەختى ئەنقەرەدىن ئەركىن تارىم تەييارلىدى.

جۇغراپىيەلىك ئۈستۈنلۈك ۋە ئالاھىدە ھاۋا كىلىماتى بۇ زېمىننى مول ۋە ئۆزگىچە دورا ئۆسۈملۈكلەر مەنبەسىگە ئايلاندۇرغان بۇ خىل ئالاھىدىلىك ئۆز نۆۋىتىدە ئۇيغۇر تېبابەت دورىلىرىنى ئۆزىگە خاس كلىنىكىلىق ئۈنۈم ۋە خاسلىققا ئىگە قىلىپ دۇنيا تېببىي ساھەسىدىكىلەرنىڭ دىققىتىنى تارتىپ كەلگەنىدى ھالبۇكى، دورا ئۆسۈملۈك يېتىشتۈرۈش ساھەسى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىلكىگە ئۆتۈپ، ئۇلارنىڭ تويماس نەپسىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن تالان تاراج قىلىنىۋاتقانلىقى يىللار ئاۋۋاللا ئوتتۇرىغا چىققانىدى. ئىككىنچى ئاۋغۇست، تەڭرىتاغ تورىدا، قەشقەردە بىيو تېبابەت دورىگەرلىك كەسپى ئۇچقاندەك راۋاجلانماقتا سەرلەۋھىلىك خەۋەر ئېلان قىلىنغان. خەۋەردە ئېيتىلىشىچە قەشقەر كونا شەھەر ناھىيەسىدىكى بەييۈنشەن تېرىلغۇ بازىسىدىكى دېھقانلار بۇ يىل ئاتمىش مىڭ مو يەرگە ئوسما يىلتىزى يەنى خىتايچە ئىسمى بەنلەنگېن ئارپا بېديان توشقان زەدىكى سەبدىگۈلى ۋە جىغان قاتارلىق دورا ئۆسۈملۈكلىرى تېرىشقا تەشكىللەنگەن مەلۇم بولۇشىچە، مەزكۇر تېرىلغۇ بازىسىنىڭ قۇرغۇچىسى شىنجاڭغا ياردەم بېرىش يولى بىلەن سودىگەر چاقىرىپ، مەبلەغ جەلپ قىلىشتىكى يېتەكچى كارخانىلاردىن بىرى بولغان گۇاڭجۇ دورىگەرلىكى گۇرۇھى ئىكەن. مەزكۇر شىركەتنىڭ مۇئاۋىن دىرېكتورى چىڭ يۇڭخاڭنىڭ بىلدۈرۈشىچە، شىركەتنىڭ بۇ يىللىق نىشانى ئوسما يىلتىزى تېرىلغۇ كۆلىمىنى ئون ئىككى مىڭ موغا كېڭەيتىش ۋە ئوسما يىلتىزىنىڭ يىللىق مەھسۇلات مىقدارىنى تۆت مىڭ توننىغا يەتكۈزۈش ئىكەن. مەلۇم بولۇشىچە، زۇكامغا قارشى تۇرۇش، بولۇپمۇ دۇنيا خاراكتېرلىق كورونا ۋىرۇسىنى داۋالاش ۋە ئالدىنى ئېلىشتا خىتايدا ئىشلەنگەن، تەركىبىدە ئوسما يىلتىزى بولغان زۇكام جەۋھىرى ئالاھىدە دورىلىق قىممىتىنى كۆرسەتكەن. يېقىنقى يىللاردا خىتاي ئۆلكىلىرىدە بۇ خىل ئۆسۈملۈككە بولغان ئېھتىياج شىددەت بىلەن ئېشىپ بېرىۋاتقان بولسىمۇ، خىتايدىكى تېرىلغۇ كۆلىمى بازار ئېھتىياجىنىڭ ئاران ئون پىرسەنتىنىلا قامدىيالايدىكەن. شۇڭا ئاھالىسى شالاڭ، يېرى كەڭ ئۇيغۇر دىيارى نىشانلىق ھالدا زۇكام جەۋھىرىنىڭ خام ئەشياسى بولغان ئوسما يىلتىزى يېتىشتۈرۈش بازىسىغا ئايلاندۇرۇلغان. تۈرلۈك ئۇچۇر يوللىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ئۇيغۇر مىللىي تېبابەتچىلىكىدە دورىلىق ئۆسۈملۈك ھېسابلىنىدىغان ئوسما يىلتىزى چۈچۈك بۇيا توشقان زەدىكى جىغان ۋە ئالقاتقا ئوخشاش بىر قىسىم ئۇيغۇر تېبابىتى دورا ئۆسۈملۈكلىرى خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى دورا زاۋۇتلىرىنى خام ئەشيا بىلەن تەمىنلىمەكتە ئىكەن مۇناسىۋەتلىك خەۋەرلەردىن ئالغان مەلۇماتلارغا قارىغاندا چوڭ تىپتىكى دورا شىركەتلىرى خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئىككى مىڭ يىگىرمىنچى يىلى يولغا قويغان جۇڭگوچە دورا ئۆسۈملۈكلىرى ماتېرىياللىرىنى غەربكە قاراپ تەرەققىي قىلدۇرۇش كېرەك دېگەن ئىستراتېگىيىلىك ئورۇنلاشتۇرۇشى بويىچە ئۇيغۇر دىيارىدا دورا ئۆسۈملۈكى يېتىشتۈرۈش دولقۇنى قوزغاپ ئۇيغۇر دىيارىنى خىتاينىڭ غەربىدىكى خىتاي تېبابىتى ئۆسۈملۈكلىرى ماكانىغا ئايلاندۇرماقچى بولغان

مەركىزىي بازىسىغا ئايلانغان. نۆۋەتتە بىڭتۈەنگە قاراشلىق ئون تۆت شەھەر مەركەزنىڭ ئىچىدە ھەممىسى دېگۈدەك دورا ئۆسۈملۈكلىرى يېتىشتۈرۈۋاتقان بولۇپ، بۇ بىڭتۈەننىڭ ئىقتىسادىي كىرىمىنى ئاشۇرۇشتىكى يېڭى بىر چىقىش يولى بولۇپ قالغان. ئۇيغۇر دىيارىدىكى دورا شىركەتلىرىنىڭ خاراكتېرى ئاساسەن خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى دورا شىركەتلىرى بىلەن شېرىكلەشكەن ياكى ھەسسىدارلىق شىركەتلىرىدىن تەركىپ تاپقان. مەسىلەن ئۇيغۇر رايونىدىكى ئەڭ چوڭ دورا شىركەتلىرىدىن بولغان شىنجاڭ دورىگەرلىك ھەسسىدارلىق چەكلىك شىركىتىمۇ ئۇيغۇر تېبابىتى دوختۇرخانىسى بىلەن خىتاينىڭ ۋۇخەن رىنفۇ دورىگەرلىك پاي چەك شىركىتىنىڭ ئورتاق مەبلەغ سېلىشى بىلەن قۇرۇلغان يۇقىرىقى سانلىق مەلۇماتلارنى ئىنچىكىلىك بىلەن تەھلىل قىلىدىغان بولساق ئۇيغۇر دىيارىدا يېتىشتۈرۈلگەن دورا ئۆسۈملۈكلىرىدىن پەۋقۇلئاددە زور پايدىغا ئېرىشىۋاتقانلار خىتاينىڭ ئىچكىرى ئۆلكىلىرىدىكى شىركەتلەردۇر شۇنداق يەكۈن چىقىرىشقا بولىدۇكى ئۇيغۇر دورىگەرچىلىكى شىركەتلىرى ئاللىبۇرۇن خىتاي ھۆكۈمىتى تەرىپىدىن مونوپول قىلىنىپ يۇتۇۋېلىنغان ياكى ئىگىلىۋېلىنغان بۇنىڭدىن باشقا ئۇيغۇر دېھقانلىرى تېرىلغۇ يەرلىرىنىڭ ھۆكۈمەت تەرەپتىن تارتىۋېلىنىشى مەھسۇلاتلارنىڭ ھۆكۈمەت بەلگىلەپ بەرگەن خىتاي زاۋۇتلىرىغا مەجبۇرىي سېتىلىشى قاتارلىق سەۋەبلەر تۈپەيلىدىن يۇرت ماكانلىرىدىن ھەيدىلىش، نامراتلىق، بېقىندىلىق ئىچىدە قالدۇرۇلۇشقا ئوخشاش قىسمەتلەرگە دۇچار بولدى. ئەجەبا خىتايدىكى گىگانت دورا شىركەتلىرى ياكى گۇرۇھلىرى ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەرلىك ئۆسۈملۈك ياكى ھايۋاناتلار خام ئەشيا قىلىنغان مەھسۇلاتلارنى ئىشلەپچىقارغىنىدا ئەنئەنىۋى تېبابەت مىراسلىرى بولغان رېتسېپ رىسالىلەرنىڭ پاتېنت ھوقۇقىغا ئېتىبار بەردىمۇ يوق؟ پاتېنت ھوقۇقى قانۇنى ۋە غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنى قوغداش قانۇنىدا ئەنئەنىۋى داۋالاش ئۇسۇلى تېخنىكىسى ۋە تېبابەت رېتسېپلىرىنىڭ ھەممىسى يۈرۈشلەشكەن مېخانىزم ۋە تەرەققىيات ئەندىزىسى ئاستىدا ئومۇميۈزلۈك قوغدىلىشى كېرەك دەپ كۆرسىتىلگەن ۋاھالەنكى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ساھەسىدە ئەنئەنىۋى رېتسېپلارنى قوغداش ياكى ئالاقىدار ھالقىلار كاپالەتكە ئىگە قىلىنماسلىق يەرلىك رېتسېپلارغا چاڭ سېلىپ ساختا سۈپەتسىز مەھسۇلات ئىشلەپچىقىرىش ۋە ياكى تىجارەت رەسمىيەتلىرى چەكلىمىگە ئۇچراش قاتارلىق ئەھۋاللار كۆپلەپ ساقلانماقتا ئەمەلىيەت شۇنى ئىسپاتلايدۇكى، خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ قىممەتلىك مىراس ھېسابلانغان ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىگە ئېتىبار بەرمەسلىكى ھەمدە قانۇنىي ماددىلارغا ئەمەل قىلماسلىقى سەۋەبىدىن بۇ ساھەنىڭ قانۇنلۇق ھەقدارلىرى ۋە ۋارىسلىرى ھېسابلانغان كىشىلەر تۈرلۈك خىرىسلارغا دۇچ كەلمەكتە. ئۇيغۇر تېبىپلار خىتايچە تىل سەۋىيەسى ئۆلچىمىگە يەتمىگەنلىكى سەۋەبىدىن تىجارەت كىنىشكىسى بېرىلمەي ئىشسىز قالدۇرۇلۇش، سەرخىل تۆھپىكارلارنىڭ تۇتقۇن قىلىنىشى ياكى ماركا ھوقۇقى تىجارەتلىرىنىڭ تارتىۋېلىنىشى قاتارلىق ئاقىۋەتلەرگە دۇچار بولماقتا ئاشكارا مەلۇماتلاردا دورا شىركەتلىرىنىڭ تەرەققىيات نىشانى ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىنى تەرەققىي قىلدۇرۇش دەپ كۆرسىتىلگەن ئۇنداقتا خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ ئۇيغۇر تېبابىتى دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى تاۋارلاشتۇرۇش مەقسىتى راستلا ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىگە تۆھپە قوشۇش ياكى ئۇنىڭغا ۋارىسلىق قىلىش ئۈچۈنمۇ شەك شۈبھىسىزكى خىتايلار بۇ خىل ئىشلەپچىقىرىش سېتىش تەمىنلەش زەنجىرىدە ئۇيغۇر رايونىدىكى دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى تىللا تۆكۈلىدىغان دەرەخكە ئايلاندۇرۇۋالغان ھالبۇكى خىتاي شىركەتلىرى پەقەتلا ئۆز پايدىسىنى كۆزلەيدۇ. ئۆزگىرىشلەرنىڭ ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكىگە قانداق تەسىر كۆرسىتىدىغانلىقى ئۇلار ئۈچۈن مۇھىم ئەمەس. خىتاي دورىگەرچىلىك گۇرۇھلىرىنىڭ ئۇيغۇر رايونىدىكى دورا ئۆسۈملۈكلىرى بازىلىرىنى كونترول قىلىشى ۋە ئۇيغۇر تېبابىتى دورىگەرلىك شىركەتلىرىنى چاڭگىلىغا كىرگۈزۈش قاتارلىق قىلمىشلىرى يالغۇز ئىقتىسادىي مەنپەئەتكە چېتىلىپلا قالماي، بەلكى يەنە ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى ساھەسىنى ھالاكەت گىردابىغا ئىشتەرمەكتە. خىتاي ھۆكۈمىتى ئۇيغۇر دىيارىدا يېتىشتۈرۈلگەن دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى جۇڭيىچە داۋالاش، دورىگەرلىك ساھەسىگە قوللىنىشتىن باشقا يەنە يېمەكلىك، كۈندىلىك تۇرمۇش بۇيۇملىرى، ساغلاملىق مەھسۇلاتلىرى ۋە تېرە ئاسراش گىرىم بۇيۇملىرى مەھسۇلاتلىرىنى ئىشلەپچىقىرىش كەسپىي ساھەسىنى ئېچىش ۋە راۋاجلاندۇرۇشقا، زور كۈچ سەرپ قىلماقتا. خىتاي ھۆكۈمىتىنىڭ چوڭ تىپتىكى كارخانىلارنى ھەرىكەتلەندۈرۈپ، ئۇيغۇر دىيارىدىن چىقىدىغان ئۈستقۇددۇس، قىزىلگۈل، ئوسما ۋە يىلىمغا ئوخشاش بىر قىسىم تەبىئىي ۋە ياۋا ئۆسۈملۈكلەرنى خام ئەشيا قىلغان مەھسۇلاتلارغا داۋاملىق تۈردە زور مىقداردا مەبلەغ ۋە تېخنىكا ئاجراتقانلىقى مەلۇم. بۇ سەۋەبتىن خىتاي ئىشلەمچىلىرىنىڭ ئۇيغۇر دىيارىغا كېلىپ ئىشقا ئورۇنلىشىش قەدىمى يەنىمۇ تېزلەشكەنلىكىنى پەرەز قىلىش تەس ئەمەس ئەلۋەتتە. خىتاينىڭ ئۇيغۇر دىيارىدىكى يەرلىك دورا ئۆسۈملۈكلىرىنى خىتاي تېبابىتى دورىگەرلىكى ئۈچۈن قوللىنىشى، ئەمما ئۇيغۇر تېبابىتىنى ۋەيرانچىلىققا ئۇچرىتىش قىلمىشىنى ھەسەن ئاكام ئاچچىق، ئامۇتى تاتلىق دېگەن ماقال تەمسىلگە يىغىنچاقلاش مۇمكىن. ئىلگىرى خىتاينىڭ ئۇيغۇرلار ئۈستىدىن يۈرگۈزۈۋاتقان مۇستەملىكە سىياسىتى ھەققىدە ئىزدەنگەن تەتقىقاتچى دەررېن بايلېر خىتاي ھاكىمىيەت ئاپپاراتلىرىنىڭ ئۇيغۇرلارنى غايەت زور مەھرۇملۇقنىڭ قۇربانىغا ئايلاندۇرۇشى ئۇلاردىن پايدا ئېلىشنى مەقسەت قىلغان دەپ ئىزاھلىغانىدى خىتاي دائىرىلىرى ئۇيغۇر دىيارىدا ئۇيغۇر دورىگەرچىلىكىگە، كەڭ مەنىدىن ئالغاندا ئۇيغۇر مىللىي تېبابەتچىلىكىگە ئوخشاش غەيرىي ماددىي مەدەنىيەت مىراسلىرىنىڭ بىر پۈتۈنلۈكىگە بۇزغۇنچىلىق قىلىپ، ئۇيغۇر مەدەنىيىتىنىڭ ئەسلى قىياپىتى ۋە ئىزچىللىقىنى ساقلاپ قېلىشقا توسالغۇلۇق قىلماقتا. خىتاي تېبابەتچىلىكى بىلەن پۈتۈنلەي ئوخشىمايدىغان پەلسەپە ۋە مەلۇم دىنىي قاراشلار ئۈستىگە قۇرۇلغان ئۇيغۇر تېبابەتچىلىكى نۆۋەتتە كۈچلۈك بازارلىشىش ۋە چەتكە قېقىلىش سىناقلىرىنى باشتىن كەچۈرمەكتە.